ສຳລັບຄົນຕາບອດ ແລະ ຄົນພິການທາງສາຍຕາແລ້ວ ການໄປທາງໃດມາທາງໃດ ມັກຈະໝາຍເຖິງການໃຊ້ໝານຳທາງ ຫຼື ໄມ້ເຄີຍໃນຍາມຍ່າງສະເໝີ ແຕ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ ມີຂໍ້ຄຶດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຢູ່ໃຕ້ພື້ ນຕີນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງເປັນຊ່ອງຕົວໜັງສືນູນ ຫຼື ບາເຣວ ທ່ານ ຣອຍເຮ ໂຕກຸດະ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດ ອາຊິຣາເຊ ກ່າວວ່າ it is famous in Japan so they are everywhere ມັນເປັນທີ່ນິຍົມກັນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສະນັ້ນ ມັນມີຢູ່ທົ່ວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພື້ນຜິວປູຢາງທີ່ຮັບຮູ້ດ້ວຍການສຳຜັດເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ ໂດຍໄດ້ນຳທາງຜູ້ໃຊ້ໂດຍຕົວຊີ້ບອກທາງຮ່າງກາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາ ດຮູ້ສຶກໄດ້ ບໍລິສັດ ອາຊິຣາເຊ ທີ່ເປັນບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງເອົາແນວຄວາມຄິດນີ້ກ້າວຂຶ້ນໄປອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍເອົາຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ພາຍນອກເຂົ້າໄປໃນຫັ້ນ ທ່ານ ໂຕກຸດະ ກ່າວອີກວ່າ How to realize braille block inside the shoe This is our first ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຮັບຮູ້ຊ່ອງຕົວອັກສອນນູນຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນເກີບນັ້ນໄດ້ແນວໃດ ນີ້ແມ່ນຈຸດທຳອິດຂອງພວກເຮົາ ອຸປະກອນ ອາຊິຣາເຊ ທີ່ເປັນລະບົບນຳທາງໃນເກີບ ໄດ້ຊີ້ທາງໄປໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ດ້ ວຍຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ເຊັນເຊີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວາງໄວ້ຢູ່ພາຍໃນເກີບຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໂດຍທີ່ອຸປະກອນອັດສະລິຍະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແອັບພລິເຄຊັນຜ່ານບລູທູດ ຜູ້ໃຊ້ຈະເອົາທີ່ຢູ່ຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ໃນຫັ້ນ ແລະ ເສັ້ນທາງກໍຈະຖືກວາງເປັນແຜນທີ່ອອກມາ ເຊັນເຊີຈັບການເ ຄື່ອນໄຫວຈະກວດຫາທິດທາງທີ່ຜູ້ໃຊ້ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປຫາ ແລະ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນຢູ່ທາງຕີນຊ້າຍ ຫຼື ຕີນຂວາ ຊີ້ບອກວ່າຈະໄປທາງໃດ ຄວາມໄວຂອງການສັ່ນສະເທືອນກໍມີຫຼາຍລະດັບແຕກຕ່າງກັນ ທ່ານ ໂ ຕກຸດະ ເວົ້າອີກວ່າ ຈັງຫວະຄວາມໄວຂອງການສັ່ນສະເທືອນ ແມ່ນກົງກັນກັບໄລຍະຫ່າງໄປຫາຫົວມຸມຫົນທາງ ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໃກ້ຫົວມຸມຫົນທາງ ຈັງຫວະການສັ່ນສະເທືອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ພວກພັດທະນາອຸປະ ກອນກ່າວວ່າ ສິ່ງຊີ້ບອກເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕາບອດ ແລະ ພິການທາງສາຍຕາ ສຸມໃສ່ການລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນອັນອື່ນ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າກັບບໍລິ ສັດ ອາຊິຣາເຊ ວ່າການໃຫ້ທິດທາງແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຫ່ວງໜ້ອຍລົງ ທ່ານ ໂຕກຸດະ ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ ອຸປະກອນ ອາຊີຣາເຊ ສາມາດໄປຕາມເສັ້ນທາງ ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດສຸມໃສ່ຄວາມປອ ດໄພໄດ້ ມັນເປັນວິໄສທັດ ເພື່ອໃຫ້ມີອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ການເພິ່ງຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ບົວສະຫວັນ ວີໂອເອ